ປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີພົນລະເມືອງບໍ່ຫຼາຍ ຄືປະມານ 7 ລ້ານຄົນ ທີ່ວ່າຈາກຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ກໍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ປະມານ 49 ຄົນແລ້ວ ແລະ ມີມາດຕະການ ອັນເຄັ່ງຄັດໃນການປົກປ້ອງປ້ອງກັນປະຊາຊົນຈາກໂຄວິດ-19 ທີ່ວ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ກໍຍັງເຄັ່ງຄັດກົດເກນນັ້ນຢູ່ ທີ່ວ່າ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ຄືທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສາທາປະຊາທິປະ ໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ເນາະ ກະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ແລະກະປະຊາຊົນ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ໄປຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ໂດຍທ່ານ ສີສະຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ ຮອງອະ ທິບໍດີກົມຄວບຄຸມໂລກຕິດຕໍ່ ສັງກັດກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວເນາະ ກະໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ກຸງວຽງຈັນວ່າ ຈຳເປັນທີ່ທຸກຄົນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ແນວທາງຊີວິດວິຖີ ໃໝ່ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດຂຶ້ນມາ ໂດຍປະຊາຊົນຄວນຫຼີກລ່ຽງການອອກຈາກບ້ານຫາກບໍ່ຈຳເປັນ ແລະກະໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຕະຫຼອດເວລາ ຍາມຢູ່ນອກບ້ານ ຫຼື ມີການເດີນທາງໄປສະຖານທີ່ທີ່ສ່ຽງ ລວ ມເຖິງຕ້ອງລ້າງມືດ້ວຍເຈວແອລກໍຮໍ ແລະກະສະບູເປັນປະຈຳນຳ ລະຫວ່າງໄວໆນີ້ເນາະ ສາທາລະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ ກະມີຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າປະເທດຜ່ານເຂດແດນລະຫວ່າງປະເທດ ກະປະ ມານ 3,114 ຄົນ ໂດຍທັງໝົດເນາະ ກະໄດ້ເຂົ້າຮັບການຕວດວັດອຸນຫະພູມ ແລະກະທຸກຄົນກໍບໍ່ມີໄຂ້ເນາະ ບໍ່ສະແດງອາການໄຂ້ ລວມໆຂະນະນີ້ເນາະ ສາທາລະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຕອນນີ້ກະມີປະຊາຊົ ນປະມານ 3,000 168 ຄົນ ກຳລັງຢູ່ລະຫວ່າງການກັກໂຕໃນສູນທີ່ ທີ່ກັກໂຕ ໂດຍທີ່ລັດຈັດໃຫ້ຢູ່ 35 ແຫ່ງທົ່ວປະເທດ ແລະ ຈົນຮອດມື້ນີ້ ລາວກະມີຜູ້ປ່ວຍຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ສະສົມຢູ່ທີ່ 49 ຄົນ ແລະກະຕອນນີ້ຮັກສາຫາຍແລ້ວ 45 ຄົນ ໂດຍລາວນີ້ກະພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອຄັ້ງທຳອິດນີ້ ກະຫວ່າງວັນທີ 24 ມີນາ ປີທີ່ແລ້ວເນາະ ມັນເປັນຫຍັງເປັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນນີ້ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເພາະວ່າຄົນມັນກໍ ໃນລາວຫັ້ນມັນເປັນໂຄວິດ-19 ໜ້ອຍ ແລະກະພວກທີ່ວ່າຖືກ ກັກກັນໄວ້ສຳລັບກວດກໍສາມພັນປາຍ ແຕ່ວ່າທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກເພິ່ນນີ້ ຍັງສັ່ງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດເກນຕ່າງໆຢ່າງເຄັ່ງຄັດຢູ່ ເພາະວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈນີ້ ຄັນວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງມັນຮ້ວ ຍລົງ ແລະກະກົດເກນກໍຕ້ອງມາຍອອກນີ້ ອັນນີ້ເພິ່ນໄດ້ອະທິບາຍບໍ່ ອັນນີ້ກະດູເດົາໄດ້ວ່າເນາະ ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້ເນາະ ກະຄືສິຮອດບຸນປີໃໝ່ ສົງການ ບຸນປີໃໝ່ຂອງໄທຂອງລາວເນາະ ການເດີນທາງກັບປະ ເທດ ກະສິເປັນ ສ່ວນໜຶ່ງ ກະຈຳນວນກະສິ ກະສິຫຼາຍເຕີບເນາະ ເດີນທາງໄປຈາກປະເທດໄທແດ່ ມາຈາກຫວຽດນາມແດ່ ຈາກກຳປູເຈຍແດ່ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະເພິ່ນຄາດວ່າສິມີປະຊາຊົນນີ້ເດີນທາງເຂົ້າໄປ ແ ລະກະຄວາມປອດໄພກະເປັນເລື່ອງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງເຂັ້ມງວດກັນ ເຂັ້ມແຂງກັນ ຍັງຢູ່ໃນຂະນະນີ້ເນາະ ກະແມ່ນຢູ່ ແຕ່ ແຕ່ ແຕ່ວ່າຊາຍແດນນີ້ເພິ່ນຍັງບໍ່ເປີດຈັກໜ້ອຍເທື່ອ ແມ່ນຕົວະ ຍັງ ຍັງບໍ່ເປີດ ແຕ່ວ່າບາ ງ ບາງຊ່ອງທາງ ຄືຢ່າງປະເທດໄທເນາະ ອ່າ ທາງຈັງຫວັດອຸບົນ ຊ່ອງ ຊ່ອງທາງອຸບົນນີ້ກັບລາວນີ້ ຍັງເປີດໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນນີ້ ເດີນທາງກັບໄປໄດ້ ເອີ ກັບໄປໄດ້ ແຕ່ວ່າເຂົ້າໄປທ່ອງທ່ຽວບໍ່ໄດ້ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໂອ້ ແປວ່າ ໂອ້ ຄົນ ຄົນລາວຢູ່ປະເທດໄທ ກັບບ້ານແຖວຊ່ອງເມັກມັນຍັງໄດ້ຢູ່ແມ່ນບໍ່ ຍັງ ຍັງໄດ້ຢູ່ ຍັງໄດ້ຢູ່ ຍັງອະນຸຍາດ ເປັນ ເອີ ຍັງອະນຸຍາດຢູ່ ຄົນລາວຊິກັບປະເທດເນາະ ແລ້ວ ມັນມີແນວໜຶ່ງທີ່ວ່າ ສາທາລະນ ະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກໍໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນຈາກສະຫະປະຊາຊາດອີກ ແລ້ວກະຈາກຣັດເຊຍແຕ່ກ່ອນຫັ້ນ ແລ້ວກະຈີນແຕ່ກ່ອນຫັ້ນ ແລ້ວກະສັກຢຸກສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ແລ້ວກະສັ່ງໃຫ້ສັກແ ລ້ວໃນວ່າງກ່ອນຫັ້ນນ່າ ອັນນີ້ເພິ່ນສຳເລັດແລ້ວບໍ່ ຫຼືວ່າຍັງຄ້າງຄາ ຫຼືວ່າເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເທົ່າທີ່ຕິດຕາມຮັບຟັງຂ່າວເນາະ ກະບອກວ່າວ່າງສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມາ ເພິ່ນບອກວ່າກະຊິເປັນມື້ສຸດທ້າຍ ຄືວັນທີ 24 ເນາະ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ກະຊິເປັນ ຊິສັກໃຫ້ໝົດ ແຕ່ວ່າຄວາມຄືບໜ້າວ່າໝົດ ຫຼືບໍ່ ມີເຫດທີ່ບໍ່ໝົດເພາະອີ່ຫຍັງນີ້ ກໍນີ້ ກໍຍັງບໍ່ມີຂ່າວອອກມາເນາະ ໂອ້ ແປວ່າ ອັນ ເທື່ອກ່ອນເພິ່ນສັ່ງໄວ້ໃຫ້ແລ້ວໃນມື້ນັ້ນຫັ້ນ ແຕ່ວ່າ ບໍ່ແລ້ວຫັ້ນ ແຕ່ວ່າເພິ່ນບໍ່ໄດ້ແຈ້ງບອກວ່າເປັນຫຍັງບໍ່ແລ້ວ ວ່າຊັ້ນເຖາະເນາະ ອ່າ ແລ້ວບໍ່ແລ້ວນີ້ ຍັງ ຍັງບໍ່ຮູ້ເນາະ ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ມີຂ່າວຄວາມຄືບໜ້ານີ້ອອກມາເນາະ